भवान् किं वदति अग्रिमजन्मनि भवान् ततः एव आरम्भं करोतु यदा आध्यात्मिकमार्गे आध्यात्मिकमार्गः इत्युक्ते कः अर्थः तदपि अस्ति एतादृशचिन्तनं यदा जीवने आगच्छति अथवा जीवने तस्य अनुष्ठानस्य आरम्भं करोति तदनन्तरं भगवान् वदति अग्रे अग्रे अग्रे एव गच्छति अहम् एकस्थाने मया स्थगनीयम् अभवत् इति चिन्तयतु अथवा मम समाप्तं रोगः आगतः अथवा जीवनं समाप्तं भगवान् वदति स्वल्पं भवान् कृतवान् तत् न गच्छति तत् किं भवति आगामिजन्मनि भवान् ततः आरम्भं करोति तत् कथम् इदानीं वयमेव जीवने वयं द्रष्टुं शक्नुमः भिन्नभिन्नजनाः सन्ति भिन्नभिन्नस्थाने वयं जन्म प्राप्नुमः किल केचन जनानां गृहे बहु अनुकूलमस्ति अन्य केचन जनानां गृहे बहु विपरीतम् अस्ति अथवा अस्माकमेव मनसि एतत् करणीयमिति इति इच्छा अस्ति कदाचित् वयं पश्यामः केचन जनाः विंशतिवयः द्वाविंशतिवयः पर्यन्तं बहु भिन्नरीत्या जीवनं करोति एकदिनं सर्वं परिवर्तनं कृत्वा अग्रे अग्रे गच्छति कथम् कथं तद् तादृशम् आगच्छति अस्मिन् जन्मनि अस्मिन् जन्मनि कृतवान् इति न किल तत् पूर्वमेव कृतवान् सत्यं पूर्वमेव सम्पादितं पूर्वजन्मनः हम्म। तस्य आर्जनमस्ति तत् इत्युक्ते अस्माकं कृते एकं धैर्यमेव तस्मिन् श्लोके ददाति किं स्वल्पं करोति चेदपि भवान् करोतु कदा करणीयं तदेव अग्रिमप्रश्नः कदा करणीयम् इति वदति अर्जुनस्य समीपम् इदानीम् इदानीं करोतु अग्रे अग्रे न यदा बुद्धिः भवति मम इदानीं षष्टिवयः जातः मम सप्ततिवयः जातः अथवा मम चत्वारिंशत् वयः जातः मा इदानीं न शक्यते अग्रे करोमि इति न यदा कदापि भवान् आरम्भं करोतु इति एकः सन्देशः तत्र अस्ति उत्तमः एकः श्लोकः अस्ति अस्माकं जीवने कदापि वयम् आरम्भं कर्तुं शक्नुमः इति तत्र अनन्तरम् अन्यदोषद्वयं न भवति इति उक्तवान् किल प्रत्यवायदोषः अनन्तरं अभिक्रमनाशः इति एतद्वयमपि न भवति इति तस्मिन् श्लोके उक्तवान् इत्युक्ते किम् एकं कार्यं करोति अन्यफलं प्राप्नोति तदपि न भवति अथवा नाशः अपि न भवति एतद् द्वयमपि यदा भवान् आरम्भं करोति तदनन्तरं पुनः तस्य नाशः नास्ति मध्ये तद् गच्छति चेदपि नाशः नास्ति एकं द्वितीयं किं विपरीतफलं प्राप्नोति इति प्रश्नः अपि तत्र नास्ति तस्मात् द्विविधदोषः अपि न भवति भवान् करोतु इति उक्तवान् चत्वारिंशत्तमश्लोके अनन्तरम् एकचत्वारिंशत्तमश्लोकं वयं पश्यामः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एके हक् कुरु नन्दन एके हकुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एके हक् कुरुनन्दन एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्ध बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् प्रथमपदमस्ति व्यवसायात्मिका द्वितीयमस्ति बुद्धिः पश्यतु त्रीणि पदानि सन्ति तत्र बुद्धिः एका इह बुद्धेरि बुद्धेरेकेह इति अस्ति बुद्धिरेकेह कथं पदच्छेदं कुर्मः बुद्धिः एका एका इह बुद्धिः एका इह कुरुनन्दन कुरुनन्दन एव बहुशाखा बहुशाखाः ह्यनन्ताश्च हि अनन्ताः च पश्यतु हि अनन्ताः च बुद्धयो व्यवसायिनां कथमस्ति बुद्धयः अव्यवसायिनां पश्यतु बुद्धयः अव्यवसायिनाम् इदानीं व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इह कुरुनन्दन बहुशाखाः हि अनन्ताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम् कथं पठामः व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका इति अस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचन सामान्यमेव व्यवसायात्मिका आकारान्त बुद्धिः वयं जानीमः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् एका आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् इह अव्ययम् कुरुनन्दन सम्बोधनप्रथमा हे कुरुनन्दन बहुशाखाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा बहुवचनम् अनन्ताः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम बहुवचनम् एकवचनं किं भवति अनन्ता स्त्रीलिङ्ग किल आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम बहुवचनम् अनन्ताः बुद्ध बुद्धयः बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम बहुवचनम् अव्यवसायि अव्यवसायिनाम् अव्यवसायिन् അവ്യവസായിൻ ശബ്ദ നകാരാന്ത ശബ്ദ പുല്ലിംഗ പുല്ലിംഗ ഷഷ്ടി ബഹുവചനം അവ്യവസായിന ബഹുവചനമസ്തി ഇതാനും പശ്യത്തു കുരു നന്ദന കുരു നന്ദന പുത്ര കുരു നന്ദന കുരു വംശേ അസ്തി സഹ കഹ അർജുന അത്ര ചേത് അർജുന ഹേവ അർജുനം ആഹ്വയതി ഹേ കുരു നന്ദന ഹേ അർജുന ഇഹ इह इत्युक्ते अत्र अस्मिन् लोके व्यवसायात्मिका बुद्धिविषये वदति बुद्धिद्विविधं भवति एकं व्यवसायात्मिका अस्ति व्यवसायात्मिका इत्युक्ते निश्चयबुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि अन्यद् अव्यवसायात्मिका बुद्धि अव्यवसायात्मिका निश्चयः नास्ति एतदेव द्विविधं निश्चयात्मिका इत्युक्ते कः अर्थः निश्चयबुद्धिः एव एकस्मिन् विषये एक एवं करणीयम् इति बुद्धि एतदेव एवमेव करणीयम् इति निश्चयः तत्र भ्रमः नास्ति तत् करोमि वा एतत् करोमि वा एवं भ्रमः नास्ति एतत् कार्यं मया करणीयम् इति निश्चयः जनानां स्वाभाविकतया किं भवति निश्चयः न भवति चाञ्चल्यं भवति तदेव चाञ्चल्यं नास्ति इत्येव अर्थः अत्र जनानां स्वाभाविकतया चाञ्चल्यं भवति तस्मात् किं भवति चाञ्चल्यं भवति चाञ्चल्यम् इत्युक्ते तद्वा एतद्वा इति चिन्तनं यदा भवति तदा किं भवति निश्चयः न भवति यत्र निश्चयः नास्ति तत्र किं न भवति तत् कार्यं सम्यक् कर्तुं न शक्नोति पूर्णता न भवति बहुधा अस्माकं जीवने एव अस्माभिः चिन्तनीयम् एतत् गीतायां सर्वं सत्यम् अस्माकं जीवने अपि बहूनि कार्याणि वयं कुर्मः किन्तु कस्मिन्नपि कार्ये किं नास्ति अस्माकं निश्चयः न कदा न भवति कदापि न भवति सर्वदा अस्माकं मनसि किं भवति तत् करोमि एतत् करोमि लघु लघु विषयेषु अपि लघु लघु लघु कार्येषु अपि कार्यकरणसमये निश्चयबुद्धिः नास्ति निश्चयबुद्धिः नास्ति इति कारणेन अस्माकं किं भवति सर्वदा चाञ्चल्यं भवति चाञ्चल्यं यदा भवति तत्र स्थिरता न भवति सत्यमेव किल यदा च चञ्चलता भवति तस्य अर्थः कः स्थिरं नास्ति इदानीं कस्य चाञ्चल्यस्य विषये वदति अर्जुनस्य चाञ्चल्यं कुत्र चाञ्चल्यं मनसि तदेव इदानीं गीतापठनसमये अस्माभिः सर्वदा चिन्तनीयम् इदानीं चाञ्चल्यम् इति यदा वयं चिन्तयामः तत्र वा अत्र वा इति एक कुत्र चिन्ता तत्र वा अत्र वा इति चिन्ता अस्माकम् अस्ति वा न वा अस्ति तदेव अस्माकमपि प्रश्नः तस्मात् भगवान् एक उपायः एव वदति अत्र एकम् उपायं वदति सः एकम् उपायं सूचयति एकः उपायः अस्ति अत्र कः उपायः ഭവാൻ ഏകം കാര്യം കർത്തും ഇച്ഛതി ചേത് നിശ്ചയം കരോതി ഭവത നിശ്ചയ കരണീയ കഥം നിശ്ചയം കർത്തും ശക്നോതി അത് ദ്വിതീയ വിഷയം കിമർത്ഥം നിശ്ചയ നാസ്തി കിമർത്ഥം ചാഞ്ചല്യം തസ്യ കാരണം കിം സത്യം ഫലവിഷയേ ഇതി ഏകം ഭീതി ഇതി ഏകം കാരണം തസ്യ സർവസ്യ കാരണം കിം ഫലവിഷയേ ഇതി സത്യം തസ്യ അന്തിമ കാരണം തദ്വ ധൈര്യം നാസ്തി തദവ ഭീതി ഫലം ഫലവിഷയ ചിന്തന സർവം കാരണാനി ചാഞ്ചല്യ കാരണം വാസ്തവികതയാ വയം ചിന്തയാമോ ചേത് തസ്യ ജ്ഞാനം നാസ്തി തദവ കിമർത്ഥം ചാഞ്ചല്യം അസ്തി ഏകാര്യ തത് കരണീയം വാ നരണീയം വാ സംശയ അന്തരംഗേ ബഹുവിധ സംശയ ആഗതി തസ്മിൻ വിഷയേ അസ്മാകം സംശയ അസ്തി तस्मात् किं करणीयम् इति वदति तस्मिन् विषये भवान् निश्चयं करोतु कदा निश्चयं कर्तुं शक्नोति भवान् कदा अवगच्छति तस्मात् भवान् अवगच्छतु अवगमनाय प्रयत्नं करोतु युद्धं करणीयं किल युद्धं करणीयम् इत्युक्ते अस्माकं दृष्टे किं किमपि कार्यं करणीयं यत्किमपि कार्यं कर्म करणीयं कर्म विषये यदा कर्म करणीयं भवति तदा अस्माकं किं भवति चाञ्चल्यं भवति तावत् पर्यन्तं नास्ति कर्मणः विषये इदानीं भवत्याः कर्म इति चिन्तयतु अहं बहु भाषणं करोमि तस्मिन् विषये इदानीं तया करणीयं कार्यम् अहं वक् वक्तुं शक्नोमि भवती एवं करोतु भवती तादृशं करोतु सर्वं कुत्रापि संशयः नास्ति अस्माकं कदा अस्माकं संशयः भवति मया तत् करणीयं तदा एतद् अनुभवस्य विषयः ബിലുകുലുകുലുകുലുകു കാര്യാണി ചിന്തയതി ചേത് അവഗന്തു പശ്യതു ശ്വഹ മമ പരീക്ഷ അസ്തി ഇതി ചിന്തയതു ഭവതാം മനസ്സി നാസ്തി ഭവന്തഃ ബഹു സമ്യക് ഭാഷണം കർത്തും ശക്നുവന്തി മാം ബോധയിതും ശക്നുവന്തി ആശയം ചെയ്തു തത് കിമർത്ഥം ഭീതി ഏവം അസ്തി അനുഭവ ജനാനാം ഏവം തത്ര കിമപി നാസ്തി അഥവാ അന്യ കേചന കിം കുറുവന്തി ഭായയതി ദ്വയമപി കർത്തും ശക്നുവന്തി किन्तु यः लिखति तस्य अन्तरङ्गे किं भवति बहु चाञ्चल्यं भवति तस्य अन्तरङ्गे चाञ्चल्यं न्यूनं भवेत् तदर्थं किं करणीयम् निश्चयः करणीयः निश्चयः इत्युक्ते कथं करोति निश्चयः तत्रैव मम प्रश्नः सम्यक् अहम् अधीतवान् इति चिन्तयतु सम्यक् अहं पठितवान् इति चिन्तयतु मम अधिकसंशयः न भवति सत्यम् मम किं का मम संशयस्य मम चाञ्चल्यस्य परीक्षा उदाहरणं स्वीकरोति चेत् भिन्नम् उदाहरणं स्वीकरोतु मम चाञ्चल्यस्य कारणं किम् मम तत्र पूर्णता नास्ति सत्यं यस्मिन् कार्ये मम पूर्णता अस्ति यस्मिन् कार्ये मम सम्यक् अवगमनमस्ति तत्र मम अधिकचाञ्चल्यं न भवति चाञ्चल्यस्य निवारणं करणीयम् इत्युक्ते किं करणीयम् तस्मिन् विषये ज्ञानं प्राप्तव्यं ज्ञानं प्राप्तव्यम् इत्युक्ते कथम् अभ्यासः करणीयः तत् करणीयं तद् अवगन्तव्यं तदा वयम् अवगच्छामः चेत् अस्माकं धैर्यं भवति अनन्तरं द्वयमपि अस्ति एकं अस्माकम् अनवगमनं द्वितीयम् अस्माकं चिन्तनं परीक्षा उदाहरणं स्वीकरोतु परीक्षा उदाहरणे अस्माकं चिन्तनं कस्मिन् विषये अस्ति तस्य फलविषये अस्ति तदा भगवान् द्वितीयकार्यमपि वदति किं फलविषये भवतः या इच्छा अस्ति ताम् इच्छां भवान् निवारयितुं प्रयत्नं करोतु त्यजतु वक्तुं बहु सरलमेव किन्तु फलविषये इच्छा नास्ति चेत् किमर्थं कर्म करोति तत्रैव एकः प्रश्नः फले इच्छा अस्ति परीक्षामहं लिखामि इच्छा इच्छा आवश्यकं परन्तु परन्तु नास्ति तत्र परन्तु अनन्तरं प्राब्लम् इच्छा आवश्यकम् इच्छा आवश्यकी इच्छा विना कार्यं कर्तुं न शक्यते न शक्यते इति नास्ति तदेव तत्र वद इच्छा कुत्र भवेत् कार्ये भवेत् इच्छा भले न भवेत् इच्छा भले भवितव्यम् इति नास्ति खलु एतदपि वक्तुं सरलं किन्तु अहं पृच्छामि प्राक्टिकल् इदानीं परीक्षां लिखति किमर्थं परीक्षां लिखति उत्तीर्णतां प्राप्तुमेव इति प्रथममेव निश्चयं कृत्वा परीक्षां लिखामः अनन्तरं वयं वदामः बले इच्छा नास्ति इति वदामः कथं तस्मादेव अस्माकं भयमस्ति वास्तवं तेन कारणेनैव अस्माकं भयमस्ति वस्तु तस्मा ताद् ताद् उदाहरणं परीक्षायाम् इदानीं वयं कर्तुं न शक्नुमः चेदपि कारणम् अवगन्तुम् अधिकसमयः आवश्यकः अन्य अन्य अन्यविषयेषु प्रतिदिनजीवने यदा यदा वयं कर्म कुर्मः तस्मिन् समये अस्माभिः एतदर्थम् अभ्यासः करणीयः कथमभ्यासं कर्तुं शक्नुमः कार्यं कार्ये श्रद्धा भवतु इति श्रद्धां करोतु इति प्रयत्नं करोतु फलं सर्वं तत्र भवतु बलविषये इति चिन्तयति बले इच्छा आगच्छति बलविषये मम इच्छा मास्तु इति चिन्तयामः चेदपि बले इच्छा भवति तस्मात् कार्यकरणसमये यदा कार्यं करोति तस्मिन् समये कुत्र श्रद्धा भवेत् कार्ये श्रद्धा भवेत् तत् प्राक्टि एतस्य भेदः अवगच्छति वा इदानीं पश्यतु बलविषये चिन्ता मास्तु इति सर्वं वक्तुं सरलं किन्तु बलविषये चिन्तां विना कः कार्यं करोति इदानीं इदानीन्तनप्रश्नः सः वयं गीतां पठामः एकस्मिन् पार्श्वे जीवनम् अन्यस्मिन् पार्श्वे गच्छति कः सम्बन्धः वयं वदामः निष्कामकर्म बहूनि पदानि वयं जानीमः किन्तु अहं चिन्तयामि अस्माकं जीवने तद् आनेतव्यं चेत् वयम् एवं किञ्चित् प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः कथम् एतत् तस्य प्रथमसोपानं स्यात् अन्तिमसोपानं किमपि न फलत्यागस्य अन्तिमसोपानं न प्रथमसोपानं स्यात् किं यत् कार्यं करोति कार्ये अधिकं ध्यानं करोतु फलविषये चिन्तनमेव न करोतु फलं न भवतु इत्यपि न चिन्तयतु यः फलं न भवतु इति चिन्तयति सः अधिकं चिन्तयति न भवतु इति वदति सर्वदा किन्तु तस्य चिन्तनं सर्वदा बले भवति वयं तादृश केचन जनान् पश्यामः किल मम कस्या कस्यापि उपरि कोपः एव नास्ति इति वदति किन्तु अन्तरङ्गे सर्वं कोपं पूरयति तद् उत्तमं वा अनुत्तमं वा अनुत्तमं बहिः न प्रकटयति बहिः कोपः नास्ति किन्तु किं भवति तादृशजनानाम् अन्तरङ्गं पूर्णं मलिनं भवति कारणं किम् सम्पूर्णभूतकालमपि तेषाम् अन्तरङ्गे भवति ये प्रकटयन्ति तेषां किं भवति न्यूनातिन्यूनं तदानीं समाप्तं भवति तद् उत्तमम् इति न वदामि एवं न चिन्तयतु कोपस्य प्रकटनं करोतु इति न वदामि तद् न करणीयं किन्तु प्राक्टीस् करणीयं कथं प्राक्टीस् करणीयं कथम् अभ्यासः करणीयः लघु लघु विषयेषु सत्यसन्धतया अभ्यासः करणीयः सत्यसन्धता कस्य उपरि मम उपरि प्रथमसत्यसन्धता स्वस्य उपरि आवश्यकं स्वयं वञ्चना न करणीया सत्यम् अहं भवत्याः वञ्चनां कर्तुं शक्नोमि भवतः वञ्चनां कर्तुं शक्नोमि तस्य वञ्चनां वञ्चना इत्युक्ते भिन्न आचरणं किल भवतां पुरतः अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि किन्तु मम पुरतः एव अहं वञ्चनां करोमि चेत् स्वाभाविकतया वयं कर्तुं न शक्नुमः किन्तु कदाचित् कृत्वा कृत्वा कृत्वा अस्माकं स्वभावः भवति वयमेव नावगच्छामः वयमेव नावगच्छामः इत्युक्ते अहम् एवमेव कुर्वन् अस्मि इति अहमेव न अवगच्छामि चेत् किं भवति सत्यं तद् अत्यन्त अपायः अस्ति तस्मात् तत् न तत् कार्यं प्रति न गन्तव्यं चेत् लघु लघु लघु विषयान् स्वीकरोतु प्रतिदिनं वयं कर्म कुर्मः एव एकमिति किमिति एकस्मिन् दिने स्फोटयति हा एकस्मिन् दिने स्फोटनं भवति तद् स्फोटनं भवति इत्युक्ते वयं वक्तुं न शक्नुमः तद् भिन्नरीत्या गच्छति तद् न करणीयं कदापि तद् न करणीयं इदानीं वयं चिन्तयामः अन्य अन्यजनान् वयं अन्यजनानां न स्वस्य कार्ये एव चिन्तयतु वयं बहुषु विषयेषु वयं सर्वे तादृशाः अस्माकं बहुविधस्वभावान् के न जानन्ति वयमेव न जानीमः तदेव तत्र उक्तं मम कः स्वभावः अस्ति अहं कथम् एकैककार्ये व्यवहारं कुर्वन्नस्मि एकैककार्यम् अहं कथं पश्यामि इति अहमेव न अवगच्छामि तत् स्टेज् प्रति न गन्तव्यम् तत् स्थानं प्रति न गन्तव्यं तदर्थं किं करणीयम् अस्माभिः तदर्थं लघु लघु कार्याणि अभ्यासः करणीयः तदेव वदति अत्र बुद्धिव्यवसायात्मिका अव्यवसायात्मिका इति अस्ति किल तत्र अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते प्रथमम् अव अवगन्तव्यं यत्र मम एकाग्रता अस्ति यत्र मम बुद्धिः तिष्ठति तत् इदानीम् अस्माकम् अनुभवः नास्ति तादृशं कुत्रापि न तिष्ठति वयं न अवगच्छामः प्रतिदिनं शतशः कार्याणि वयं परिवर्तयामः एतस्य प्राक्टीस् करणाय एव एतस्य अभ्यासकरणाय एव पूर्वं बहूनि कार्याणि उक्तवन्तः जीवने ब्रह्मचर्यम् अथवा अन्यान्यकार्याणां पालनमस्ति किल किमर्थम् अहं यद् इच्छामि तत् करोमि इति न एवञ्चित् किं भवति अहं किम् इच्छामि तत् करोमि तदा तदा किं भवति मम अन्य इच्छा भवति किल अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः एव मम एककार्ये इच्छा अस्ति तत् अहं निवर् तत् प्राप्तवान् प्राप्तवान् चेत् इच्छा गता वा अनन्तरं किं भवति अन्यत्र इच्छा भवति इतोपि अधिकं भवति तत् तत्र कुत्रापि समाप समाप्तिः नास्ति तदेव बुद्धः उक्तवान् भगवान् बुद्धः उक्तवान् किम् इच्छायाः नाशं करोतु भवान् इच्छायाः नाशार्थं प्रयत्नः करणीयः इच्छा कस्य इच्छा मम भवान् तत् पूर्तिं कर्तुं गच्छति अहं चिन्तयामि यदा एषा इच्छा पूर्णा भवति मम सन्तोषः इति चिन्तयामि मम इच्छानुसृतं तद् अभवत् इति किञ्चित् सन्तोषः भवति किन्तु कदा कियत् पर्यन्तं तद् यदा प्राप्तिः भवति तावत् पर्यन्तं प्राप्तिसमनन्तरम् अन्य इच्छा भवति अथवा प्राप्तिसमये किं भवति एषा इच्छा समाप्ता भवति अन्य इच्छा जन्म प्राप्नोति तदेव एककर्मतः एककर्म भवति ततः किं भवति अन्यकर्म आगच्छति इच्छातः एव तस्य उत्पन्नः भवति तस्मात् कुत्र परिष्कारः करणीयः एकाग्रता भवेत् अथवा चाञ्चल्यं न भवेत् अथवा एकाग्रबुद्धिः भवेत् इति वदति चेत् कः अर्थः तस्य कः अर्थः लघु लघु लघु लघु विषये यत् कार्यं करोति तत्र अभ्यासं करोतु कथम् अभ्यासः करणीयः कर्म अहम् इदानीं किं कर्म करोमि बहु उत्तमसन्देशः अस्ति अहम् इदानीं किं कर्म करोमि तत् कर्म किं भवेत् कर्मयोग भवेत् कथं कर्मयोग कर्तुं शक्नोमि अधिकं किमपि चिन्तनं न करोतु कर्मयोग करणीयं मनसा एव कर्मे ध्यानं कर्म अहं किं कार्यम् अद्य कुर्वन्नस्मि प्रातःकाले अहं प्रातः उत्तिष्ठामि इति चिन्तयतु लघुविषयं वदामि प्रातः अहम् उत्तिष्ठामि भवान् ज्ञात्वा उत्तिष्ठतु अहम् उत्तिष्ठन् अस्मि वयं तादृशम् उत्तिष्ठामः वा न वा कदापि तदर्थमेव वदामः प्रातःकाले प्रार्थनां करोतु उत्थाय किं वदामि मञ्चे अथवा तत्र एव कटे उपविश्य हस्तम् हस्तौ एवं पश्यन्तः वयं प्रार्थनां कुर्मः कां प्रार्थनां कुर्मः कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनं किमर्थम् किमर्थं भवान् उत्तिष्ठति इति कर्म प्रतिदिनं करोति किल सर्वेपि कुर्वन्ति लोके किन्तु भवान् अवगच्छतु अहम् उत्तिष्ठामि इति भवान् भवतः कर्म कर्मयोग इव करोतु तदर्थम् अस्माकं ऋषयः अस्माकं मुनयः अस्माकम् आचार्याः अनेकमार्गान् दत्तवन्तः अनन्तरं भूमौ पादं स्थापयामि सर्वेपि स्थापयन्ति किल किन्तु प्रथमं यदा अहं पादं स्थापयामि मया किं वक्तव्यं समुद्रवसने देवी पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे किमर्थं यदा अहं क्षमापणं कुर्वन् पादं स्थापयामि अहं किं करोमि अहम् अवगच्छामि तदा मम कर्म किं भवति कर्मयोगः भवति एतदपि यन्त्र यन्त्रमिव न करणीयं किल बहुजनाः कुर्वन्ति विष्णुसहस्रनामपारायणं करोतु ललितासहस्रनामपारायणं करोतु इति वदामः किमर्थं ललितासहस्रनाम विष्णुसहस्रनाम अन्यनामावली किमर्थं वयं वदामः यदा सहस्रवारं वदामः एकवारं वा द्विवारं वा त्रिवारं वा दशवारं वा मनसि एक एकशान्तिः एक स्पार्क् भवति किल एकः स्फुलिङ्गः भवति मनसि तदर्थं टेब् रिकार्डर् आन् करोति चेत् प्रातःकाले प्रयोजनमस्ति वा न करोतु इति न वदामि अहं तद् तद् एतत् समानं नास्ति इति वदामि तत् तस्य पार्श्वे तत् तत्र गीतं गायन् भवति किञ्चित् कालानन्तरं तस्य मोक्षं भवति शृणुमः न शृणुमः इति अहं न उक्तवान् किल वयं लघु लघु उपायान् पश्यामः इदानीं तद् शृणुमः इति उत्तमविषयः तद् तादृशं करोति इति कारणेन भवती चाण्टिङ्ग् करोति इति स्वभावः न त्यक्तव्यः अवगतं तद्भवति किल जनानाम् इदानीं तत्र इदानीं उदाहरणं वदामि दीपं ज्वालयतु इति वदामि दीपं ज्वालयति चेत् किं किं करणीयम् प्रातःकाले दीपः स्वीकरणीयः दीपस्य प्रक्षालनं करणीयं करणीयं वा न वा अनन्तरं तत्र वर्तिका निर्माणं करणीयं मर्तिकायाः मर्तिका तत्र स्थापनीय तैलं स्थापनीयं दीपं ज्वालनीयम् एतावत् पञ्चनिमेषपर्यन्तं भवता बहूनि कार्याणि करणीयानि इदानीं वयं किं कुर्मः स्विच् आन् कुर्मः एलेक्ट्रिक् दीपः ज्वलति समानं भवति वा न तत्र एतस्मिन् दीपे अन्यत् किमपि अस्ति इति कारणेन न वदामि सा प्रवृत्ति मया करणीय किल अर्घ्यं करणीयं पाद्यं प्रातःकाले सन्ध्यावन्दनं करणीयं किमर्थं यदा भवान् तादृशानि कार्याणि करोति तानि कार्याणि भवतः कर्म कर्मयोगं प्रति नयति अधुना अपि वयं बहूनि कार्याणि कुर्मः किन्तु वयं न चिन्तयामः तत् कर्म करोति इत्यपि चिन्तनं नास्ति भगवान् वदति प्रथमं किं करणीयं कानिचन कार्याणि तादृशरीत्या आरम्भं करोतु भवान् केनापि कर्तुं शक्यते ब्राह्मणः भवतु वैश्यः भवतु क्षत्रियः भवतु शूद्रः भवतु किं कर्म इति न उक्तवान् सः वयं कुत्र जन्म प्राप्तवन्तः वयं कस्मिन् मार्गे स्मः कुत्र वयं स्मः तत्रैव भवान् कर्म कर्मयोगरूपेण कर्तुं शक्नोति कर्मयोगरूपेण करणीयं चेत् भवता किं करणीयम् एकाग्रता प्राप्तव्य एकाग्रता प्राप्ति यदा भवति तदा व्यवसायात्मिकबुद्धिः भवति बुद्धिः तादृशी भवेत् तदा एव तदा भवता तत् कर्तुं शक्यते अथवा भवान् बहुवारं करोति इति कारणेन बुद्धिः तादृशी भवति सत्यं तदपि अस्ति किल यदा वयं कुर्मः तादृशं लघु लघु लघु लघु लघु लघु कार्याणि तादृशानि इदानीं पश्यतु वयं प्रातःकाले दीपज्वालनं कुर्मः गृहे hmm. तेन कः लाभः पश्य तत् सर्वं सत्यं मनशुद्धिः hmm. सर्वं तस्य hmm. अन्यत् किमपि मिलति वा न मिलति अवगतं पूर्वमेतदुक्तमस्ति सन्ध्यावन्दनं करोति किमर्थं सन्ध्यावन्दनं करोति चेत् किं फलम् सन्ध्यावन्दनं करोति चेत् किमपि फलं भवति इति न उक्तं किन्तु सन्ध्यावन्दनं न करोति चेत् पापं किं पापं पापम् इत्युक्ते किं तत्र तदेव पृच्छामि इदानीं जनाः वदन्ति किम् अहं सन्ध्यावन्दनमेव न करोमि मम किं पापम् अभवत् किं भवतः डेपोसिट् मध्ये पापं भवति इति न भवतः स्वभावः अद्य कथं परिवर्तितः किल അദ്യ ഭവാൻ ഭവത താദൃശ ചിന്തനമേവ കർത്തും നശിക്കതേ തഥ ബഹുദൂരമാകതവാൻ ഭവൻ കർമ്മയോഗത സർവം ബഹുദൂരെ സ്മ കർമ്മയോഗം ഇതി ഇതാനും യഥാ വയം ചിന്തയാമഹ ഏക ഗ്രാമീണസ്യ സമീപം ഗത്വ ഏക ഗ്രാമേ ജീവനം കരോതി തസ്യ സമീപം ഭവൻ വദതി ഇതോപി ശീഘ്രം സഹ അവഗച്ഛതി കാരണം കിം തസ്യ ജീവനെ താദൃശ ബഹൂനി കാര്യാണി സന്തി सः प्रातःकाले उत्थाय कृषिभूमिं गच्छति किल तत्र सः कर्षणं करोति जलसेचनं करोति प्रातः पञ्चवादनतः आरम्भं करोति दशवादनपर्यन्तं करोति सः न जानाति ततः किं मिलति इति तत् चिन्तयित्वा करोति वा अहम् एतावत् करोमि चेत् एतावत् मिलति इति विचिन्त्य वा न वयं सर्वे कथं कार्यं कुर्मः भेदः अवगतः वयं बहु उत्तमकुले जन्म प्राप्तवन्तः वयं बहु एजुकेशन् प्राप्तवन्तः किल विद्याभ्यासमपि वयं बहु प्राप्तवन्तः किन्तु अस्माकं जीवनं एकाग्रतया अस्ति वा अस्माकं जीवनं सारल्येन अस्ति वा तेषां जीवनं सारल्येन अस्ति वा तत्रैव भेदः तावदेव अहं वक्तुं प्रयत्नं कृतवान् तस्य अवगमनं भवतु तदा वयम् अवगच्छामः पठनम् इत्युक्ते पठनं भिन्नं तदेव भगवान् वदति बुद्धिः अस्माकं बुद्धिः अस्ति किल सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः तत् कथं भवति इत्युक्ते अभ्यासः करणीयः अस्माभिः अपि कर्तुं शक्यते अत्र जन्म प्राप्तवान् अहम् अत्र अस्मि इति कारणेन कर्तुं न शक्यते इति कोऽपि नियमः नास्ति कथं करणीयम् अस्माभिः कथं प्राक्टीस् आरम्भं कर्तुं शक्नुमः लघु लघु कार्याणि प्रातःकालतः अहं प्रतिदिनं करोमि इदानीम् अहम् उत्तिष्ठामि अनन्तरं स्नानं करोमि कदापि जीवने एकवारं ज्ञात्वा स्नानं कृतवन्तः वा चिन्तनं करणीयं किल वयं प्रतिदिनं स्नानं कुर्मः किल गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इति मन्त्रः किमर्थम् एताः सर्वाः नद्यः अस्मिन् जले अस्ति इति एकवारं भावनां कुर्वन् स्नानं करोति चेत् स्नानं स्नानं भवति किल तत्र न चिन्तयति एवं वदति चेत् कः लाभः एवं पृच्छति चेत् न कर्म कर्मयोगरूपेण कर्तुम् एकं मार्गः स्नानानन्तरं दीपज्वालनं करोति प्रार्थनां करोति अथवा पाकं करोति नैवेद्यं करोति किमर्थं पाकं नैवेद्यं करोति यदा पाकं नैवेद्यनिमित्तं पाकं करोति कथं पाकं करोति श्रद्धया करोति शुद्धं करोति किल मनसा करोति किञ्चित् मनः तत्र भवति तत्र अन्यथा यदा पाकं करोति कोपेन करोति सर्वे न केचन जन अन्यथा यदा पाकः करणीयः भवति समयः नास्ति मया कार्यालयः गन्तव्यः पतिः अपि इच्छति पत्नी अपि इच्छति पुत्रः अपि इच्छति मया किं किं करणीयम् एतादृशत्वरया किमपि कृत्वा सम्यक् एव करोति न करोति इति न तस्य शिक्षणमस्ति सः सम्यक् एव करोति किन्तु मनः कथमासीत् निर्माणसमये तत्र तत्र लघुकार्यमेव प्रतिदिनम् एतत् करोति प्रतिदिनम् एतादृशानि कार्याणि वयं कुर्वन्तः एव स्मः किन्तु कथं जीवने तत्र एव तत् कर्म कर्मयोगः एतयोः भेदः बहु सामान्यमस्ति जीवने आनेतुं बहु कष्टमस्ति किन्तु आनयामः चेत् महान् लाभः अस्ति तस्मात् भगवान् किं वदति सामान्यकार्येषु प्रतिदिनं जीवने तादृश आचरणं करोतु मन्दं मन्दं मन्दं मन्दं बुद्धिः किं भवति यदा अहं तादृशकार्यं करोमि पश्यतु प्रतिदिनम् अहं स्नानं करोमि दीपज्वालनं करोमि नामजपं करोमि अस्माकं जीवने वदामि अस्माकं सम्प्रदायानुसृतं प्रतिदिनम् अहम् एतत् कुर्वन् कुर्वन् कुर्वन् भवामि मन्दं मन्दं मम मनसि भवति भवति वा न वा मम प्रातःकाले उत्थानसमये एतत् न करोति चेत् मम सन्तृप्तिः नास्ति यत् करणीयम् इति मम इच्छा भवति यदा ता सा स्थितिः भवति मम मनः मन्दं मन्दं शुद्धं भवति यदा मम मनसि एतत् स्थिरं भवति वर्षाणि करोमि चेदेव मनसि भवति वर्षाणि यदा अहं करोमि मनसि भवति मम बुद्धि एकाग्रं भवति मम मम बुद्धिमध्ये संशयः नास्ति एतत् करणीयं वा न वा इति मम भ्रमः नास्ति किल वै इति अहं न पृच्छामि किमर्थम् एतत् तत् किमर्थं सर्वं किमर्थम् इति न पृच्छामि कारणं किम् അവഗമനേന ജ്ഞാനേന അനുഭവേന കഥം അനുഭവം ഭവതി കരണേന ബഹുവാരം കരോതി അഥവാ പരമ്പരയാ കരോതി തഥവ സംസ്കൃതി ഇതി സർവം വദതി സംസ്കൃതി ആചാര എതസ്യ വൈശിഷ്ട്യം കിം എക വയം വദാമ കല എക വയം ആരംഭം കൃതവന്ത കില അസ്മാകം ഗോത്രം യഥാ വദാമ വയം കിം വദാമ भार्गवगोत्रे उत्पन्नः अथवा कश्यपगोत्रे उत्पन्नः एकः ऋषिनाम वदति ततः आरभ्य कति कति वर्षेभ्यः एषः आचारः अस्ति तस्य एकः अंशः एव अहमपि अद्य कुर्वन्नस्मि किल भिन्नभिन्नजनाः ये ये जीवने पालनं पश्यतु इदानीं भगिनी सर्वमस्ति ते गयानमध्ये जीवनं प्राप्तवन्तः अहं बहुवारं तेषां विषये चिन्तयामि गयानातः अत्र आगतवती अस्माकम् अन्येषाम् अपेक्षया तेषां जीवने आचारः इत्युक्ते ते अन्येकराज्ये एतावन्ति वर्षाणि द्वित्रि जनरेशन् तत्र जीवनं कृतवन्तः तथापि किञ्चिदपि संस्कृतिं न त्यक्तवन्तः तेषां भाषा अन्य सर्वं गतं जीवने सर्वाणि कार्याणि गतानि गयनमध्ये कथमस्ति इति गत्वा पश्यतु तत्रत्य जीवनशैली किन्तु ते तेषां जीवनशैली तेषां संस्कृतिं ते न त्यक्तवन्तः अद्य अपि ते पाले कारणं किं तदेव बुद्धिमध्ये भवति चेत् जीवने परम्परायाम् अस्माकं बुद्धिमध्ये अस्माकं संस्कृतिमध्ये भवति चेत् तत् सर्वदा भवति तदेव संस्कृतिपरिवर्तनमित्युक्ते इत्युक्ते तद् सम्पूर्णनाशः मतपरिवर्तनं करोति इति सर्वं मतम् इति न अभिप्रायपरिवर्तनं न संस्कृतेः परिवर्तनं न करणीयं यदा संस्कृतेः परिवर्तनं करोति समग्र एषा परम्परा एव नष्टा भवति अनन्तरं कुत्रापि किं न भवति स्थिरता न भवति तत्रापि स्थिरता न भवति कुत्र गच्छति तत्रापि स्थिरता न भवति तत्र किं भवति अन्यत् अन्वेषणं करोति ततः अन्यत् अन्वेषणं करोति आहत्य समग्रं यत् जीवनं प्राप्तं तत् नष्टं करोति केनापि परिवर्तनीयं नास्ति यत् अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे यत् अस्माकं जीवने अस्ति तत् सम्यक् वयं पालयामः चेत् वयम् अस्माकं कर्म कथं वयं कर्तुं शक्नुमः कर्मयोग इव वयं कर्तुं शक्नुमः पश्यतु तस्मिन् श्लोके अस्ति വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന വ്യവസായ വ്യവസ അവ്യവസായിനാം അഥവാ हे कुरु नन्दन अर्जुनं वदति इह अत्र व्यवसायात्मिका इत्युक्ते निश्चयात्मिका निश्चयबुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते बुद्धिः मतिः एक अव्यवसायिनाम् इत्युक्ते निश्चयरहितानां येषां निश्चयः नास्ति तेषां बुद्धयः तेषां बुद्धि इति न उक्तवान् हम्म, हम्म। तेषां किम् उक्तवान् बुद्धयः बहुवचने प्रयोगः भिन्नभिन्नबुद्धयः भवति तेषां हम्म, बहुशाखाः अनेकविधाः भवन्ति अनेकविधाः इति नास्ति अनन्ताः अपि अनन्ताः इत्युक्ते कः अर्थः अन्तः नास्ति तस्य एकम् अनन्तरं तदनन्तरं तदनन्तरम् इति एवमेव अनन्ता भवति अनन्तरं बहुशाखाः भवति अनेकाः भवति तस्मात् किं वदति भगवान् तादृशः न भवतु इति तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः अस्माकं बुद्धिः एक एकाग्रता भवेत् बुद्धिमध्ये एकाग्रता भवेत् तदर्थं किं करणीयम् अभ्यासः करणीयः कुत्र अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः कर्मण यत्र कर्म करोति कर्म यदा करोति तत्र भवान् अभ्यासं करोतु तदानीं भवतः बुद्धिः कथं भवति एकाग्रता भवति तदा भवतः कर्म किं भविष्यति कर्मयोग तदा लघु लघु लघु लघु लघु कार्याणि भवान् कर्मयोगरूपेण भवान् कर्तुं शक्नोति भवतः जीवने भवान् अग्रे गन्तुं शक्नोति इति अस्ति अत्र पश्यतु अत्र एतस्य अन्वयः करणीयः बुद्धिः अस्ति का बुद्धिः एका बुद्धिः एका बुद्धिः कीदृशी बुद्धिः एका तावदेव व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका स्थितप्र स्थिरं भवति तत् किल व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका एव किन्तु अव्यवसायात्मिका बुद्धिः कथं भवति चञ्चलं भवति तदा अनेका भवति तदनन्ता भवति तत्र अस्ति पश्यतु कुत्र व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इह हम्म, अत्र इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका किन्तु बुद्धयः बुद्धयः कीदृशः बुद्धयः बहुशाखाः पुनः कीदृशः बुद्धयः अनन्ताः केषां बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः च तावदेव अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः च तत्र कस्य समीपं वदति कुरुनन्दन अर्जुन अर्जुनस्य समीपं वदति इदानीम् अन्वयः कथं हे कुरुनन्दन अस्मिन् लोके अस्मिन् इह यदा अन्वयं वदति तत्र विद्यमानपदमेव वदति इह कर्मयोगे इह व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका अनन्तरं अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः च तावदेव तावदेव अस्ति किल अस्मिन् श्लोके इदानीं पश्यतु इदानीं तत्र सन्धि सर्वं वयं जानीमः एव हम्म, हम्म। सामान्यसन्धयः एव समयः भवति किल हम्म। अग्रिमवर्गे पश्यामः वयं समापयामः भवति इदानीं वयं श्लोकं वदामः एकवारं व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् इदानीं श्लोकपठनसमये अर्थम् अवगच्छति वा व्यवसायात्मिका बुद्धिः एका इह कुरुनन्दन हे कुरुनन्दन इह अस्मिन् लोके हे अर्जुन अस्मिन् लोके निश्चयात्मिका बुद्धिः एका एव तद् बहु नास्ति एका एव सा बुद्धि इत्युक्ते चिन्तनम् एकमेव चिन्तनम् अथवा अव्यवसायिनां बहुशाखाः भवन्ति अनन्ताः भवन्ति बुद्धयः अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः बहुशाखाः इत्युक्ते भिन्नभिन्नमुखानि भिन्नभिन्नरीति भवति अनन्तरं अनन्त कुत्रापि समाप्ति नास्ति अनन्त भवति एवमेव गच्छति तद् द्वयमेव तत्र उक्तं तद् श्लोकपठने किञ्चित् अवगच्छामः चेत् अग्रे वयं चिन्तयितुं शक्नुमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति धन्यवाद